بۇنىڭدا ئالدى بىلەن خەۋەرلەر سەھىپىمىزنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز ئاندىن ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز خەۋەرلەر سەھىپىمىزدە ئۇيغۇرلار ۋە دۇنيا ۋەزىيىتىگە مۇناسىۋەتلىك ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلاردىن مەلۇمات بېرىمىز ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزدە تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر ئانالىزى سۆھبەت مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ

ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق دائىرىلەر يېقىندا شىمالىي شىنجاڭ رايونىنىڭ يۇقىرى سۈرئەتلىك تەرەققىياتى ھەققىدە نەق مەيدان يىغىن چاقىرغان بۇ يىغىن ئون توققۇزىنچى ئاپرېل ئىلىدا چاقىرىلغان بولۇپ يىغىنغا ئىلى قازاق ئاپتونوم ئوبلاستى ئالتاي ۋىلايىتى تارباغاتاي ۋىلايىتى بورتالا موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى بىڭتۈەننىڭ تۆتىنچى دىۋىزىيە كۆكتالا شەھىرى بەشىنچى دىۋىزىيە قوشېرىق شەھىرى يەتتىنچى دىۋىزىيە خۇياڭخې شەھىرى ۋە توققۇزىنچى دىۋىزىيە بەيياڭ شەھىرى قاتارلىق ئورۇنلارنىڭ بىرىنچى قول رەھبەرلىرى قاتناشقان خىتاي تاراتقۇلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمەت دائىرىلىرى بۇ ئىقتىسادىي تەرەققىيات ۋە مۇقىملىققا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەر مۇزاكىرە قىلىنىدىغان بۇ تۈردىكى زور ستراتېگىيىنىڭ جەنۇبىي شىنجاڭ يىغىنىنى قەشقەردە شەرقىي شىنجاڭ يىغىنىنى تۇرپاندا ئاچقانىدى

شى جىنپىڭ تەختكە چىققاندىن بۇيان خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇر دىيارىنى رايونلارغا پارچىلاپ باشقۇرۇش ھەمدە بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنى بىرلەشتۈرۈشنى تەكىتلەپ كەلگەنىدى خىتاينىڭ يۇقىرىدىكى خەۋىرى ئۇيغۇر دىيارىنى تۆت ئىقتىسادىي رايونغا پارچىلاپ ئىدارە قىلىش ھەمدە ئاپتونوم رايونغا قاراشلىق ۋىلايەت ئوبلاستلار بىلەن بىڭتۈەنگە قاراشلىق ھەرقايسى دىۋىزىيەلەر رەھبەرلىرىنىڭ بۇ پىلانغا بىرلىكتە جەلپ قىلىنىشى دىققەت قوزغىماقتا.
گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئاننالىنا بايربوك ئون توققۇزىنچى ئاپرېل قىلغان سۆزىدە ئۆزىنىڭ خىتايدىكى سەپىرىنىڭ بىر قىسمى كىشىنى چۆچۈتىدىغان دەرىجىدە دەپ تەسۋىرلىگەن ئۇ بېيجىڭنىڭ بىر سودا ھەمراھى ياكى رىقابەتچى بولۇشتىن ھالقىپ گېرمانىيەنىڭ سىستېمىلىق رەقىبىگە ئايلىنىۋاتقانلىقىنى ئېيتقان رويتېرز ئاگېنتلىقىنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئاننالىنا بايربوك بۇ سۆزلەرنى گېرمانىيە تۆۋەن پالاتاسىدا خىتايدىكى سەپىرى ھەققىدە قىلغان خۇلاسە سۆزىدە ئېيتقان ئۇ خىتاينىڭ خەلقئارا قائىدىلىرىنى ئاساس قىلغان دۇنياۋى تەرتىپنى بىر چەتكە قايرىپ قويۇپ ئۆزىنىڭ بىلگىنى بويىچە ھەرىكەت قىلماقچى بولۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن خەۋەردە دېيىلىشچە خىتاي گېرمانىيەدىن خىتاينىڭ تەيۋەننى خىتاي قوينىغا ئېلىپ كىرىش ئارزۇسىنى قوللىشىنى تەلەپ قىلغان خىتاي يەنە گېرمانىيە بىلەن خىتاينىڭ ئۆزئارا دۈشمەن ئەمەس بەلكى شېرىك دۆلەتلەر ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن ئاننالىنا خانىم تۆۋەن پالاتادىكى سۆزىدە خىتاينىڭ بەزى تەلەپلىرىنىڭ ھەقىقەتەن ھەيران قالارلىق ئىكەنلىكىنى تىلغا ئالغان بولسىمۇ لېكىن بۇنىڭ تەپسىلاتى ھەققىدە توختالمىغان بايىربۇ خانىم مۇنداق دېگەن خىتاي گېرمانىيىنىڭ ئەڭ چوڭ سودا ھەمراھى ئەمما بۇ بېيجىڭنىڭ گېرمانىيىنىڭ ئەڭ چوڭ سودا ھەمراھى ئىكەنلىكىدىن دېرەك بەرمەيدۇ گېرمانىيە ھۆكۈمىتى خىتاي بىلەن ھەمكارلىشىشنى خالايدۇ ئەمما گېرمانىيە ئۆزىنىڭ ئىلگىرىكى سودا ئارقىلىق ئۆزگەرتىش ئۇقۇمىدىن ئىبارەت خاتالىقنى قايتا تەكرارلاشنى خالىمايدۇ ئاننالىنا خانىم يەنە خىتاينىڭ دۇنيانىڭ تىنچلىقى ئۈچۈن تىرىشىش مەجبۇرىيىتى بارلىقىنى بولۇپمۇ ئۇكرائىنادىكى ئۇرۇشتا روسىيەدىكى تەسىرىدىن پايدىلىنىش لازىملىقىنى ئېيتقان ئاننالىنا بايربو خانىم ئالدىنقى ھەپتە خىتايدا ئۈچ كۈنلۈك رەسمىي زىيارەتتە بولغان ۋە بۇ جەرياندا خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى چىن گاڭ خىتاينىڭ مۇئاۋىن باش مىنىستىرى خەن جىڭ تاشقى ئىشلارغا مەسئۇل خىتاي دۆلەت كومىسسارى ۋە خىتاي كومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتى تاشقى ئىشلار ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى ۋاڭ يى قاتارلىقلار بىلەن كۆرۈشكەن ئىدى ئۇ بۇ قېتىملىق خىتاي زىيارىتى جەريانىدا تەيۋەن مەسىلىسى ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىدە خىتاينى كەسكىن سۆزلەر بىلەن ئاگاھلاندۇرغان ئامېرىكا مالىيە مىنىستىرى جەنېت يېللېن ئامېرىكىنىڭ خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلەردە دۆلەت خەۋپسىزلىكىنى قوغداش ئۈچۈن ئىقتىسادىي جەھەتتىن بەدەل تۆلەشكە رازى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن سىي ئېن ئېن تېلېۋىزىيىسىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە يېللېن بۇ سۆزنى جان خاپكىنس خەلقئارا تەتقىقات ئىنستىتۇتىدا قىلغان ئۇ سۆزىدە ئامېرىكىنىڭ خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنىڭ دۆلەت خەۋپسىزلىكىنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش كىشىلىك ھوقۇقنى قوغداش ساغلام ۋە ئادىل ئىقتىسادىي مۇناسىۋەتنى ئالدىنقى شەرت قىلغان ئاساستا ھەمكارلىشىش شۇنداقلا يەر شارى خاراكتېرلىك مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشتىن ئىبارەت ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن ئۇ يەنە ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئېكسپورتنى كونترول قىلىش جازالاش ۋە چەت ئەل مەبلىغىنى چەكلەش قاتارلىق ئۇسۇللار ئارقىلىق دۆلەت خەۋپسىزلىكىگە چېتىلىدىغان مەسىلىلەرنى ھەل قىلىدۇ دېگەن يېللېننىڭ بۇ سۆزى خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلەر جىددىيلەشكەن، بولۇپمۇ خىتاينىڭ جاسۇسلۇق ھاۋا شارى ۋەقەسى ھەمدە خىتاينىڭ رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا تاجاۋۇزچىلىق ئۇرۇشىدىكى رولى ئامېرىكىنى گۇمانغا سېلىۋاتقان مەزگىلگە توغرا كەلگەن. سىي ئېن ئېن تېلېۋىزىيەسىنىڭ ئېيتىشىچە، بايدېن ھۆكۈمىتى ئالدىمىزدىكى كۈنلەردە ئامېرىكا شىركەتلىرىنىڭ خىتايغا مەبلەغ سېلىشىغا چەكلىمە قويۇشى مۇمكىن بولۇپ، بۇ ئەمەلىيەتكە ئايلانسا ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتى يەنىمۇ جىددىيلىشىدىكەن.

ما شىڭرۈي مۇنداق دېگەن بىر مەزگىلدىن بۇيان ئامېرىكا قاتارلىق غەرب دۆلەتلىرىدىكى خىتايغا قارشى بەزى كۈچلەر شىنجاڭنىڭ كىشىلىك ھوقۇققا دائىر ۋەزىيىتى ھەققىدە ئۆسەك سۆز بىمەنە سەپسەتىلەرنى ئۈزلۈكسىز ئويدۇرۇپ ۋە تارقىتىپ كەلمەكتە ئۇلار شىنجاڭنىڭ مۇقىم ھەمدە تەرەققىي قىلىۋاتقان ئىنتايىن ياخشى ۋەزىيىتىگە بۇزغۇنچىلىق قىلىشقا ئۇرۇنماقتا ما شىڭرۈي يەنە گامبىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرىغا دۆلىتىڭلارنىڭ ئالاقىدار ئاپپاراتلىرى ۋە خادىملىرىنىڭ دائىم شىنجاڭغا كېلىپ زىيارەت قىلىشىنى ۋە تەكشۈرۈشىنى قارشى ئالىمىز دېگەن ئۇ يەنە يۇقىرى سەۋىيىلىك سىرتقا ئېچىۋېتىشنى ئالغا سىلجىتىپ خەلقئارا ئالماشتۇرۇش ھەمكارلىقنى ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلاشتۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆتكەن بىر قانچە يىلدىن بۇيان غەرب دېموكراتىك دۆلەتلىرىدىكى كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرى مۇستەقىل مۇتەخەسسىسلەر شۇنداقلا بې دې تې تەكشۈرگۈچىلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىنى ئەركىن زىيارەت قىلىش تەلىپىنى رەت قىلىپ كەلدى ئەكسىنچە خىتايغا يېقىن بولغان ياكى ئىقتىسادىي جەھەتتىن خىتايغا بېقىنىپ قالغان دۆلەتلەرنىڭ ئەمەلدارلىرى ۋە ۋەكىللىرىنى ئۇيغۇر رايونىدا ئالدىن تەييارلانغان زىيارەتلەرگە ئورۇنلاشتۇرۇش ئارقىلىق دۇنيا جامائىتىنى ئالداپ كەلگەنىدى ۋاشىنگتون ۋاقتى گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ باشلىقى ئاۋام پالاتا ئەزاسى كىرىستوفېر سمېس ئۇيغۇر رايونىغا زىيارەتكە بېرىپ ۋەزىيەتنى تەكشۈرۈش ئۈچۈن خىتاي تەرەپكە رەسمىي يوسۇندا ۋىزا تەلىپى سۇنغان ئۇ خىتاي ئىلگىرى سۈرۈۋاتقان خىتايدىكى ئۇيغۇر قاتارلىق مىللەتلەرنىڭ ھەق ھوقۇقى كاپالەتكە ئىگە دېگەن تەشۋىقاتنىڭ ئەمەلىيىتىنى ئۆز كۆزى بىلەن كۆرۈشنى خالايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ھالبۇكى كىرىستوفېر سمېسنىڭ ۋىزا تەلىپىگە خىتاي تەرەپتىن ھازىرغىچە جاۋاب كەلمىگەن ۋاشىنگتون ۋاقتى گېزىتى خىتاينىڭ ۋاشىنگتوندىكى ئەلچىخانىسىدىن بۇنى سۈرۈشتۈرگەن بولسىمۇ لېكىن ھېچقانداق جاۋابقا ئېرىشەلمىگەن ۋول سترىت ژۇرنال گېزىتى ئۆزىنىڭ ئەڭ يېڭى خەۋىرىدە ئامېرىكىنىڭ تېخىمۇ قاتتىق تەدبىرلەر ئارقىلىق ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە تاقابىل تۇرماقچى بولۇۋاتقانلىقىنى خەۋەر قىلغان ئون سەككىزىنچى ئاپرېل كۈنىدىكى خەۋەردە ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە ئۆتكۈزۈلگەن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنىڭ يولغا قويۇلۇش ئەھۋالى ھەققىدىكى گۇۋاھلىق ئاڭلاش يىغىنىدا ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرىنىڭ بۇ قانۇننى ئىجرا قىلىشتا ھازىرغىچە قولغا كەلگەن نەتىجىلەر ۋە يەنە قانۇندىكى بوشلۇقلار ھەققىدىكى پىكىر تەكلىپلەرنى ئاڭلىغانلىقى بايان قىلىنغان ئۇنىڭدا يەنە ئامېرىكىنىڭ تېخىمۇ ئۈنۈملۈك تەدبىرلەر ئارقىلىق ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئامېرىكا بازىرىغا كىرىشىنى چەكلەيدىغانلىقىنى بىلدۈرگەنلىكى تىلغا ئېلىنغان خەۋەردە دېيىلىشىچە شۇ كۈندىكى گۇۋاھلىق ئاڭلاش يىغىنىدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى رەسمىي ئىشقا كىرىشكەن ئون ئايدىن بۇيان ئامېرىكا چېگرىسىدا بىر مىليارد يۈز مىليون دوللارغا يېقىن مالنىڭ تۇتۇپ قېلىنغانلىقى دوكلات قىلىنغان يۇقىرىدىكى بۇ تەرەققىيات ئامېرىكا دۆلەت مەجلىس ئەزالىرىنى خۇرسەن قىلغان بىراق كېڭەش پالاتا ئەزاسى جېف مېركلى بۇ بىر مۇۋەپپەقىيەت بولسىمۇ ئەمما پەقەتلا دېڭىزدىكى مۇز تاغنىڭ كۆرۈنگەن بىر قىسمى بۇ قانۇنغا رىئايە قىلىش ئەندىزىدە بۇرۇلۇشنى تەلەپ قىلىدۇ بۇ قانۇنغا ئەمەل قىلمايۋاتقان ۋە ياكى يوچۇقتىن پايدىلىنىۋاتقان شىركەتلەر جاۋابكارلىققا تارتىلىشى كېرەك دېگەن خەۋەردە يەنە مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن بۇلغانغان تاۋارلارنى ئۈچىنچى دۆلەت ئارقىلىق ئامېرىكا بازىرىغا كىرگۈزۈلۈۋاتقان ئەھۋاللارمۇ تىلغا ئېلىنىپ ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىشنى ۋەدە قىلغانلىقى بىلدۈرۈلگەن قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار!
ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىۋاتىمىز. ئەركىن ئاسىيا رادىئوسىنى ئاڭلاۋاتىسىلەر. ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئاڭلىتىشىمىزنىڭ يىگىرمىنچى ئاپرېل پەيشەنبە كۈنلۈك پروگراممىسى يۇقىرىدا خەۋەرلەر ئاڭلىدىڭلار تۆۋەندە ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزنى دىققىتىڭلارغا تۆۋەندىكىدەك ئورۇنلاشتۇردۇق بۇنىڭدا ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ۋە ھەر قايسى ئەللەردە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىز تەييارلىغان ئۇيغۇرلارنىڭ سىياسىي ئىقتىساد مەدەنىيەت ئىجتىمائىي ۋە ئېقىم مەسىلىلىرى تېمىسىدىكى تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر ئانالىزى سۆھبەت مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزنىڭ قىسقىچە مەزمۇنلىرىدىن ۋاقىپ بولدۇڭلار

ئامېرىكا خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى دىپلوماتىك ئالاقىنىڭ بارغانسېرى بۇزۇلۇشىغا قاراپ مېڭىشى مۇقىملىشىپ قېلىۋاتقاندا كۆپلىگەن مۇتەخەسسىسلەر بۇ خىل بۇزۇلۇشنىڭ مۇقەررەر يوسۇندا ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدىكى زور كۆلەملىك ئۇرۇشقا ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇۋاتقانلىقى مەلۇم خەلقئاراغا تونۇلغان خىتايشۇناس ئالىملاردىن دوكتور روس بابېج ئۆزىنىڭ بۇ ھەقتىكى ئىزلىنىشلىرى ۋە مۇلاھىزىلىرىنى يېقىندا نەشردىن چىققان كېيىنكى زور ئۇرۇش ناملىق ئەسىرىدە تەپسىلىي شەرھلەيدۇ ئاپتور بىلەن بولغان سۆھبەتتە ئۇ بۇ ھەقتىكى قاراشلىرىنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتىنىڭ ئىككىنچى بۆلىكى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ستراتېگىيە ۋە خەلقئارا مۇناسىۋەتلەر ئىلمىدە خەلقئاراغا تونۇلغان مۇتەخەسسىسلەرنىڭ بىرى ئاۋسترالىيە مۇداپىئە مىنىستىرلىقىنىڭ ستراتېگىيە ئانالىزچىسى روس بابېجنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى فېۋرالدا نەشردىن چىققان كېيىنكى زور ئۇرۇش

دوكتور روس بابېجنىڭ قارىشىچە، ئامېرىكا خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى ئۇرۇشنىڭ ئېھتىماللىقى زور بولسىمۇ، ھەر ئىككى تەرەپنىڭ ئۆزىگە يارىشا ئارتۇقچىلىقى ۋە كەمچىلىكى قارشى تەرەپكە ئاساسىي جەھەتتىن مەلۇملۇق. بولۇپمۇ خىتاينىڭ ھاكىممۇتلەقلىق ئاساسىدىكى دىكتاتورلۇق ئىدارە قىلىش ئۇسۇلى بارلىق ھوقۇق ۋە پىكىر بىرلىكىنى شى جىنپىڭنىڭ قولىغا مەركەزلەشتۈرگەن بولسا، ئامېرىكا تەۋەسىدىكى ۋەزىيەت بۇنىڭدىن پەرق قىلىدۇ.

شۇنداق، بەلكىم سىزنىڭمۇ خەۋىرىڭىز بولغىنىدەك ھازىر بىزنىڭ جەمئىيىتىمىز روشەن ھالدا نەچچىگە پارچىلىنىپ كېتىۋاتىدۇ. ھەر كۈندىكى ئاخبارات سەھىپىلىرىدە بۇ ئازابلىق مەنزىرىنىڭ سىماسىنى كۆرۈش ھەممىمىزنىڭ يۈرىكىنى ئاغرىتىدۇ. ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدىكى تەرەپبازلىق، شۇنىڭدەك ھەرقايسى شتاتلار قاتلاملىرىدىكى پىكىر ئىختىلاپلىرى دېگەنلەر ھازىر بەكمۇ ئەزۋەيلەپ كېتىۋاتىدۇ. راستىنى ئېيتسام ھازىر ئامېرىكا تەۋەسىدە بولۇۋاتقان كۆپلىگەن ئىشلار بۇ خىل رېئاللىقنى بەكمۇ ئاشكارا نامايان قىلىۋاتىدۇ. ئامېرىكا قوشما شتاتلىرىنىڭ ئوخشاش بولمىغان قىسىملىرى ھەممىلا ئىشتا، جۈملىدىن، بولغۇسى توقۇنۇش، ئامېرىكا ئويناپ كېلىۋاتقان دۇنياۋى يېتەكچىلىك رول قاتارلىق مەسىلىلەردە پۈتۈنلەي پەرقلىق پىكىر قىلىدىغان بولۇپ كېتىۋاتىدۇ.

روس بابىجنىڭ قارىشىچە، خىتاي ئارمىيەسىنىڭمۇ ئۆزىگە يارىشا بىر قاتار باش ئاغرىقى بولۇپ، بۇ ھال خىتاي ھۆكۈمىتىگىمۇ مەلۇملۇق. بولۇپمۇ خىتاي ئارمىيەسىنىڭ جەڭچىلىرى كۆپىنچە ھالدا يالغۇز پەرزەنتلىك ئائىلىدىن كەلگەن بولۇپ، بىر ئەسكەرنىڭ ئۆلۈمى نۇرغۇن ئائىلىگە روھىي پاجىئە ئېلىپ كېلىدۇ. يەنە كېلىپ خىتاي ئارمىيەسى بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش توققۇزىنچى يىلدىكى ۋيېتنام ئۇرۇشىدىن بۇيان ئاساسىي جەھەتتىن جەڭ كۆرۈپ باقمىغان. يەنە كېلىپ ۋېيتنام ئۇرۇشى ئەمەلىيەتتە ئاساسەن ئۇرۇش دېگۈدەك ئۇرۇشمۇ ئەمەس. خىتاينىڭ ئىچكى قىسمىدىكى بىر قاتار ئىجتىمائىي مەسىلىلەرمۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بىر قېتىملىق زور ئۇرۇش قوزغىشىغا بەزى توسقۇنلۇقنى پەيدا قىلىدۇ. ئۇ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ. توغرا، خىتاي بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش توققۇزىنچى يىلدىن بۇيان ئۇرۇش كۆرۈپ باقمىدى. ئۇرۇش كۆرگەن كىشىلەرمۇ ھازىر ئاساسەن قالمىدى. بۇ دەرۋەقە سىز تىلغا ئالغاندەك بىر زور ئاجىزلىق. ئەمما خىتاي ھازىر قىلىپ بولغان بىر مۇھىم نەتىجە شۇ بولدىكى، ئۇلار ئۇرۇشقا تەييارلىنىشتا زور دەرىجىدە ئىلگىرىلەپ كەتتى. يەنە بىر ياقتىن خىتاينىڭمۇ ئۆزىگە يارىشا بەزى مەسىلىلىرى مەۋجۇت. خىتاي ئارمىيەسىدىكى كۆپ قىسىم كىشىلەر بىر پەرزەنتلىك ئائىلىدىن كەلگەن بولغاچقا، جەڭدە ئۆلگەن ئەسكەرلەر تۈپەيلىدىن ھاسىل بولىدىغان ئىجتىمائىي تەسىر ئامېرىكا ياكى ئۇنىڭ ئىتتىپاقداشلىرىدا بولىدىغان ئوخشاش تەسىردىن ئېغىر بولىدۇ. ئەمما بىز مۇشۇنىڭغا قاراپلا شى جىنپىڭ ۋە ئۇنىڭ چۆرىسىدىكىلەرنى بۇ خىلدىكى ئىجتىمائىي تەسىردىن بىئارام بولۇپ كېتىدۇ دەپ ئويلىساق خاتالاشقان بولىمىز. بىز بۇ خىل ئىجتىمائىي تەسىرنى تاجسىمان ۋىرۇس يامرىغاندا كۆپ قېتىم كۆردۇق. شۇ ۋاقىتتا مىڭلىغان ئادەملەر ئۆلگەن بولسىمۇ ئۇلار بۇنىڭغا مىت قىلىپ قويمىدى. شۇڭا بۇ ھال ئۇلار ئۈچۈن زور مەسىلە ئەمەس. بۇ ساھەدە بىرەر نارازىلىق ئوتتۇرىغا چىقىپ بولغۇچە خىتاينىڭ ھەممىلا يەرنى بىر ئالغان نازارەت ۋە كۆزىتىش سىستېمىسى بۇنى بۆشۈكىدىلا جىمىقتۇرۇۋېتىدۇ. خىتاينىڭ ئەڭ ئەجەللىك ئاجىزلىقىنىڭ بىرى ئۇنىڭ ئىقتىسادىي ساھەسىدە ۋە نوپۇس قۇرۇلمىسىدا كۆرۈلۈۋاتىدۇ بۇ ھازىر بىر تۈرلۈك قوش بىسلىق خەنجەرگە ئوخشاش خىتايغا تەھدىت بولۇۋاتىدۇ خىتاي نوپۇسىنىڭ قېرىلىشىش نىسبىتى يېقىن كەلگۈسىدىكى يىگىرمە ئوتتۇز يىلدا زور ئاپەتكە ئايلىنىدۇ ئىككى مىڭ ئەللىكىنچى يىلغا بارغاندا خىتايدا ھازىر ئىشلەۋاتقان ھەر يەتتە ئادەمدىن پەقەت ئىككىلا ئادەم قالىدۇ بۇ ھال خىتاينىڭ ئىقتىسادىغا غايەت زور تەسىر كۆرسىتىدىغان بىر مۇھىم ئامىل. شۇنىڭ ئۈچۈن شى جىنپىڭنىڭ ئورنىدا تۇرۇپ ئېيتقاندا ئۇلار ئۈچۈن تەيۋەننى ئېلىش ئۇرۇشىنى كېيىنگە سوزغاندىن كۆرە بالدۇرراق ئىشقا ئاشۇرۇش پايدىلىقراق بولىدۇ. شۇڭا مېنىڭ مۆلچەرىمچە بۇ ئۇرۇش ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى بىلەن ئىككى مىڭ يىگىرمە يەتتىنچى يىلى ئارىلىقىدا بولۇشى مۇمكىن.

نۆۋەتتىكى بىر قىسىم سىياسىي ئانالىزچىلار ۋە مۇتەخەسسىسلەرنىڭ پىكرىگە ئوخشاش، ئۇمۇ ئامېرىكا ئارمىيەسىنى بىر قېتىملىق زور ئۇرۇشقا تەييارلىنىپ بولالمىغان دەپ قارايدۇ. يەنە كېلىپ ئامېرىكا ئۈچۈن بىرلا ۋاقىتتا روسىيە ۋە خىتاي بىلەن روبىرو بولۇش ھەر جەھەتتىن زىيانلىق دەپ قارىلىۋاتقان بولۇپ، بۇ ئەھۋال يالغۇز ھەربىي ساھەدىلا چەكلىنىپ قالمايدۇ. ئۇ بۇ ھەقتە سۆز بولغاندا مۇنداق دېدى.

ئىچكى جەھەتتىمۇ بىز ماس قەدەمدە ھەرىكەتلىنىشىمىز لازىم. بۇنىڭدا شەخسلەر، شىركەتلەر، سودا ساھەسى دېگەنلەر بۇ مەسىلىنى چۈشىنىشى لازىم. چۈنكى ھازىر ئامېرىكا ھۆكۈمىتى بۇ مەسىلە توغرىسىدا ئۆز پۇقرالىرىنى ئاگاھلاندۇرغىنى يوق. چۈنكى ئۇلار جەمئىيەتنىڭ ساراسىمىغا چۈشۈپ قېلىشىنى خالىمايدۇ. شۇڭا ئامېرىكا ئۈچۈن بۇ مەسىلە ئورتاق ۋە زور مەسىلە قاتارىدا مۇئامىلە قىلىنىشى، ئەڭ ئاددىي ئادەملىرىمىز ئىشتا، پىكىردە ۋە ھەرىكەتتە بۇ ئۇرۇشنىڭ سالمىقىنى ھېس قىلىپ يېتىشى، جەمئىيەتتىكى مەبلەغ سېلىش پائالىيەتلىرىنىڭ ئامېرىكا ياكى خىتاي ئۈچۈن پايدىلىق بولۇۋاتقانلىقىغا دىققەت قىلىشى مۇھىم. شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئۇرۇش پارتلاپ قالسا كۆرۈلىدىغان جىددىي ۋەزىيەتكە تاقابىل تۇرۇش چارىلىرىنى تۈزۈپ چىقىشى لازىم. ئەمما بىزنىڭ ھازىرقى ئەھۋالىمىز بۇنىڭدىن كۆپ يىراق.
روس بابېجنىڭ قارىشىچە، ئامېرىكا خىتاي ئۇرۇشى بىر نەچچە يىلغا سوزۇلغان ئۇرۇش بولغان ئىكەن، تەبىئىي يوسۇندا بۇنىڭ زىيان زەخمىتى ئېغىر بولىدۇ. ئەمما ياپونىيە ۋە ئاۋسترالىيە يېقىنقى مەزگىللەردە تېزدىن ئۆزلىرىنىڭ مۇداپىئە خامچوتىنى ھەسسىلەپ ئاشۇرۇپ، خىتايدىن كېلىۋاتقان تەھدىتلەرگە تاقابىل تۇرۇشقا ئاتلانغان. ئۇ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ.

بۇنىڭ ئۈچۈن ئامېرىكا ئىككى ئىشنى قىلىشى لازىم. بىرى، بۇ ئۇرۇشقا ياخشىراق تەييارلانساق، خىتاي ھوشىنى يىغىدۇ. چۈنكى خىتاينىڭ تەيۋەننى ئىشغال قىلىشى ئەمەلگە ئاشسا، ئۇ ھالدا ياپونىيە ۋە جەنۇبىي كورېيەنىڭ خەۋپسىزلىكىگە تەھدىت پەيدا بولۇپلا قالماستىن، يەنە ئامېرىكا باشلامچىلىق قىلىۋاتقان دۇنياۋى ئىتتىپاقنىڭ مەۋجۇتلۇقىمۇ قىممىتىنى يوقىتىدۇ. بۇ كىتابنى يېزىشىمدىكى يەنە بىر سەۋەب دەل مۇشۇ خىل رېئاللىقتۇر. كىشىلەر بۇ مەسىلىنى چۈشىنىشى، خەتەرنى ھېس قىلىشى، بولۇپمۇ ئىقتىساد ۋە سودا ساھەسىدىكىلەر تېخىمۇ شۇنداق قىلىشى لازىم.
دوكتور روس بابېچ ئۆزىنىڭ يىگىرمە يىللىق ئىزدىنىشى جەريانىدا ئامېرىكا خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى ھەر قايسى ساھەنى تەپسىلىي باھالاپ چىققان بولۇپ، ئۇنىڭ پىكرىچە، ناۋادا ئامېرىكا ھۆكۈمىتى تېزدىن بۇنىڭغا تەييارلىق كۆرەلىسە، ئۇ ھالدا خىتاينىڭ ئۇرۇشتا يېڭىلىشى مۇقەررەر بولىدۇ. نۆۋەتتە بۇ ساھەدىكى مۇلاھىزىلەر كۆپلەپ ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقان بولۇپ، يەنە بىر قىسىم مۇتەخەسسىسلەر ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنى بۇ جەھەتتە سالماق، ئەمما ئاستا سۈرئەتتە تەييارلىق كۆرۈۋاتىدۇ، دەپ كۆرسەتمەكتە. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ بىر ۋەكىللەر ئۆمىكى ئون سەككىزىنچى ئاپرېلدىن باشلاپ ئىسپانىيەدە زىيارەتتە بولۇپ ئىسپانىيە پارلامېنتىنى باشقا ياۋروپا دۆلەتلىرىنىڭ پارلامېنتلىرىنى ئۈلگە ئېلىپ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلىشقا چاقىرغان مەلۇم بولۇشىچە ۋەكىللەر ئۆمىكى ئون توققۇزىنچى ئاپرېل ئىسپانىيە پارلامېنتىنىڭ بىر قىسىم ئەزالىرى بىلەن ئۇچرىشىپ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئېتىراپ قىلدۇرۇشنىڭ قەدەم باسقۇچلىرىنى مۇزاكىرە قىلغان

ئىسپانىيە پايتەختى مادرىدتىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندىنىڭ بايان قىلىشىچە، ئون توققۇزىنچى ئاپرېل كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەكىللەر ئۆمىكى يەنە ئىسپانىيە ئاۋام پالاتاسىنىڭ ئوخشاش بولمىغان پارتىيەلەرگە مەنسۇپ بولغان ئالتە نەپەر ئەزاسى بىلەن ئومچە ئۇچرىشىپ، ئۇيغۇرلار مەسىلىسى توغرىسىدا مەخسۇس بىر سۆھبەت يىغىنى ئۆتكۈزگەن. بۇ يىغىندا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى مەسىلىسىنى قانداق قىلغاندا ئىسپانىيە پارلامېنتىدا قوبۇل قىلدۇرۇشنىڭ قەدەم باسقۇچلىرى ئەتراپلىق مۇزاكىرە قىلىنغان.
بۇنىڭ خىرىستىيان دېموكراتلار پارتىيىسى، جۇمھۇرىيەتچىلەر پارتىيىسى، كاتالونىيە مىللىيەتچى پارتىيىسى ۋە باسك مىللىيەتچى پارتىيە، سوتسىيال دېموكراتلار پارتىيىسىغا ئوخشايدىغان مۇشۇ پارتىيەلەرنىڭ پارلامېنت ئەزالىرى بىلەن ناھايىتى ئۇزۇن بىر يىغىنىمىز بولدى. بۇنىڭدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى، ئىسپانىيە پارلامېنتىدىن ئۆتكۈزۈشنىڭ قەدەم باسقۇچلىرى قايسى يوللارنى باسىمىز قانداق قىلىمىز بۇ مەسىلە ھەققىدە ئۇلارنىڭ تەكلىپ پىكرىنى ئاڭلىدۇق بىز تەكلىپ پىكرىنى بەردۇق ھازىرغىچە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى قوبۇل قىلغان پارلامېنتلارنىڭ قەدەم باسقۇچلىرىمىزنى ئۇلارغا تونۇشتۇردۇق بۈگۈن شەرقىي تۈركىستاندا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق مەسىلىلىرىنى ھۆججەتلەر بىلەن ماتېرىياللار بىلەن پاكىتلار بىلەن ئۇلارغا تەقدىم قىلدۇق بۇ ئىككى كۈنلۈك پائالىيەتلىرىنىڭ بىر نەتىجىسى يىگىرمىنچى ئاپرېل كۈنى كۆرۈلگەن ئىسپانىيەدىكى پائالىيەتلەرگە قاتنىشىۋاتقان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ پروگرامما يېتەكچىسى زۇمرەتئاينىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئىسپانىيەنىڭ ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى يېقىندا خىتاينى زىيارەت قىلغاندا ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى ياكى خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى ھېچ تىلغا ئالمىغان بولۇپ، ئۇلارنىڭ ئىسپانىيەدىكى بۇ قېتىمقى پائالىيەتلىرىنىڭ ئاساسىي مەقسەتلىرىدىن بىرىمۇ ئىسپانىيە دائىرىلىرىنى خىتاي بىلەن بولغان ئۇچرىشىشلاردا ئۇيغۇرلار مەسىلىسىگە سەل قارىماسلىققا چاقىرىش ئىكەن.
ئىسپانىيە ھۆكۈمىتىنىڭ مۇشۇ يېقىندا پېدرو سانچېس رەئىسى خىتايغا بېرىپ كەلگەندىن كېيىن مۇشۇ ئۇيغۇر مەسىلىسى ئوتتۇرىغا قويۇلمىغانلىقىنى بىر كۈنتەرتىپكە كىرگۈزۈشكە بۇنىڭدىن كېيىن خىتاي بىلەن بىۋاسىتە ئالاقە قىلغان چاغدا بىۋاسىتە كۆرۈشكەن چاغدا مۇشۇ ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ ۋە كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىلىرىنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇلۇشىنى تەلەپ قىلىش ئۈچۈنمۇ كەلگەن بىر ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسىنىڭ قۇرۇلۇشى ۋە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى تونۇش سېناتورلار بولسۇن. يىگىرمىنچى ئاپرېل كۈنى كەچتە ئىسپانىيەنىڭ كاتالونىيە ئۆلكىسىنىڭ مەركىزى بولغان بارسېلونادا ئۆز تەقدىرىنى ئۆزى بەلگىلەش ۋە مۇستەقىللىق دېگەن تېمىدا چوڭ بىر مۇھاكىمە يىغىنى ئۆتكۈزۈلىدىكەن. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۇ يىغىندا شەرقىي تۈركىستاننىڭ مۇستەقىللىق مەسىلىسى توغرىسىدا دوكلات تەقدىم قىلىدىكەن. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا باشچىلىقىدىكى ئۈچ كىشىلىك بىر ۋەكىللەر ئۆمىكى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئىسپانىيە پارلامېنتىدا ئېتىراپ قىلدۇرۇش ۋە ئىسپانىيەنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق شىركەتلىرىگە قانۇنىي چارە كۆرۈشنىڭ يوللىرىنى ئىزدەش مەقسىتىدە ئون سەككىزىنچى ئاپرېلدىن ئېتىبارەن بىر ھەپتىلىك ئىسپانىيە زىيارىتىنى باشلىغان ئىدى. ئۇلار ئون سەككىزىنچى ئاپرېل كۈنى ئىسپانىيە كېڭەش پالاتاسى ئەزالىرىدىن روبېرت نائار، ۋېسېنىچ ماتاس قاتارلىقلار بىلەن كۆرۈشكەندە مۇشۇ مەسىلىلەر توغرىسىدا سۆھبەتلەردە بولغان. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى. ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئۇيغۇر تىلىدىكى ئەركىن ئاخبارات مۇنبىرى، ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى. سانائەتلەشكەن يەتتە دۆلەت رەھبەرلىرىنىڭ باشلىقلار يىغىنى كېلەر ئاي ياپونىيىنىڭ خىروشىما شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلىدۇ يىغىنغا نەق بىر ئاي قالغان بىر ۋاقىتتا ياپونىيىدىكى ئۇيغۇر تىبەت موڭغۇل ۋە خوڭكوڭ تەشكىلاتلىرى ياپونىيە پارلامېنتىدا ئاخبارات يىغىنى ئۆتكۈزۈپ ھۆكۈمەتتىن كېلەر ئايدىكى باشلىقلار يىغىنىدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويۇشنى تەلەپ قىلغان شۇنداقلا ياپونىيە پارلامېنتى ئارقىلىق ھۆكۈمەتكە تەلەپ خېتى سۇنغان تۆۋەندە ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاخبارات يىغىنىنىڭ تەپسىلاتىنى ئاڭلايسىلەر. ئون توققۇزىنچى ئاپرېلدە ياپونىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشى بىلەن ياپونىيەدىكى تىبەت، موڭغۇل ۋە خوڭكوڭ تەشكىلاتلىرى بىرلىكتە ياپونىيە پارلىمېنتىدە مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنى ئۆتكۈزگەن. ئۇلار ياپونىيە ھۆكۈمىتىدىن سانائەتلەشكەن يەتتە دۆلەت گۇرۇھى يىغىنىدا ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇشنى، تەلەپ قىلغان. ياپونىيە پارلىمېنتىدە ئۆتكۈزۈلگەن مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىغا ياپونىيەدىكى ئاساسلىق گېزىت ۋە تېلېۋىزىيەلەردىن بولۇپ ئوتتۇزدىن ئارتۇق مەتبۇئات خادىمى قاتناشقان. ئۇندىن باشقا يەنە ئىككى نەپەر دۆلەت پارلامېنت ئەزاسى ۋە پارلامېنت ئەزاسىنىڭ كاتىپى قاتناشقان. ياپونىيە پارلامېنتىدىكى ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسىنىڭ باش كاتىپى مىتسۇباياشى خىرومى ئەپەندى بىلەن ياپونىيە پارلامېنت ئەزاسى ئىشىكاۋا ئاكىماسا ئەپەندى تۆت تەشكىلاتنىڭ تەلەپ خېتىنى تاپشۇرۇپ ئالغاندىن كېيىن بۇنى ياپونىيە ھۆكۈمىتىگە يەتكۈزىدىغانلىقىنى، خىتاينىڭ بېسىم ۋە زۇلۇم سىياسىتىنى توختىتىش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن. پارلامېنت ئەزاسى ئىشىكاۋا ئاكىماسا ئەپەندى سۆزىدە مۇنداق دېگەن.
ئۇيغۇر ۋە باشقا مىللەتلەرنىڭ ۋەكىللىرى سۆزلىگەن سۆزلەرگە مەن بۇرۇندىن تارتىپلا كۆڭۈل بۆلۈپ كەلگەن. مەن بۈگۈن جى يەتتە دۆلەتلەر گۇرۇھىنىڭ يىغىنى ئېچىلىشتىن بىر ئاي بۇرۇن تۆت مىللەت ۋەكىللىرى سۇنغان تەلەپ خېتىنى تاپشۇرۇپ ئالدىم. بىز بۇ تەلەپ خېتىنى ئەستايىدىللىق بىلەن كۆرۈپ چىقىپ، ھۆكۈمەتكە تاپشۇرىمىز ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە تىرىشىمىز. تۈنۈگۈن جى يەتتە دۆلەتلەر گۇرۇھى تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىرى يىغىنىنىڭ ئاخىرىدا ئېلان قىلىنغان ئاخبارات باياناتىدىمۇ سىلەر سۇنغان تەلەپلەرنىڭ بەزى ماددىلىرى تىلغا ئېلىنغان. ھازىر ئۇيغۇر ئىرقى قىرغىنچىلىقى داۋام قىلىۋاتقان بىر پەيتتە بۇ تەلەپ خېتىنىڭ قانچىلىك مۇھىم ئىكەنلىكىنى مەن ياخشى بىلىمەن. بىز بۇ تەلەپ خېتىنى ھۆكۈمەتكە سۇنۇپ، ھۆكۈمەتنىڭ ھەرىكەتكە ئۆتۈشى ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىمىز. ياپونىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى دوكتور ئابدۇلكېرىم ئابدۇراھمان ئەپەندى. مۇنداق دېدى.
بۇ پائالىيەتتىكى يەنە بىر مەقسىتىمىز، يەتتە دۆلەتنىڭ ئىچىدە ياپونىيە ھۆكۈمىتى تېخى بىزنىڭ مەسىلىمىزگە ئەمەلىي قەدەم ئالمىدى، باشقا دۆلەتلەرگە سېلىشتۇرغان چاغدا بىرئاز كەينىدە، ئاندىن ياپونىيە پارلامېنتىمۇ بىر ئەمەلىي قەدەم ئالغىنى يوق، ئۆتكەن يىلى ئۇيغۇر، تىبەت، موڭغۇللارنىڭ ئايرىم-ئايرىم پارلامېنت دوستلۇق گۇرۇپپىلىرى بىرلىشىپ چوڭ بىر گۇرۇپپىنى تەشكىل قىلغانىدى، لېكىن ئۇلارمۇ ھازىرغىچە بىر ئەمەلىي ھەرىكەت قوللانغىنى يوق. شۇ مۇناسىۋەت بىلەن بۇلارغا ئەسكەرتىش، ئېسىگە سېلىش مەقسىتىدىمۇ بۇ پائالىيەتنى ئېلىپ باردۇق.
دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ ئىقتىسادىي گەۋدىگە ۋەكىللىك قىلىدىغان ئامېرىكا، كانادا، ئەنگلىيە، فىرانسىيە، گېرمانىيە، ياپونىيە، ئىتالىيە قاتارلىق جى يەتتە دۆلەتلىرىنىڭ دۆلەت رەھبەرلىرى يىغىنى بۇ يىل بەشىنچى ئاينىڭ ئون توققۇزىنچى كۈنىدىن يىگىرمە بىرىنچى كۈنىگىچە ياپونىيەنىڭ خىروشىما شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلىدىغان بولۇپ، يۇقىرىقى تۆت مىللەتنىڭ تەشكىلاتلىرى بىرلىكتە ئۆتكۈزگەن بىرلەشمە ئاخبارات يىغىنىدا سۇنغان تەكلىپتە جى يەتتە دۆلەتلەر گۇرۇھىنىڭ خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى توختىتىش تەلەپ قىلىنغان. بۇ يىغىنغا قاتناشقان ياپونىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ ئىدارە ھەيئەت ئەزاسى، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ياپونىيەدىكى ۋەكىلى ساۋۇت مەمەت ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، تەلەپ خېتى توغرىسىدا مەلۇمات بېرىپ مۇنداق دېدى.
تىبەت، موڭغۇل، خوڭكوڭنىڭ ۋەكىللىرىمۇ ئۆزىنىڭ رايونلىرىدا يۈز بېرىۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكنى تونۇشتۇرغان بولدى. بۇ تۆت مىللەت بىرلىكتە ئۆزىنىڭكى بېشىغا كېلىۋاتقان زۇلۇملارنى تونۇشتۇرۇشتىن باشقا، يەنە ياپونىيە ھۆكۈمىتىگە بولغان تەلەپلىرىنى يازما شەكىلدە بۈگۈن مۇشۇ يىغىنغا قاتناشقان دۆلەت پارلامېنت ئەزالىرىغا سۇندۇق. ياپونىيە ھۆكۈمىتىگە سۇنۇلغان تەكلىپنامىدا، مەسىلەن، كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىك قىلغان شەخسلەرنى جازالايدىغان ماگنىس قانۇنىنى ياپونىيە ھۆكۈمىتىمۇ ئوتتۇرىغا قويۇشنى ۋە مەجبۇرىي ئەمگەك، بىلەن چېتىشلىق ماللارنىڭكى ياپونىيە بازىرىغا كىرمەسلىكىنى، يەنە ياپونىيەنىڭ تېخنىكىلىرىنى مۇشۇ خىتاينىڭكى شىركەتلىرىگە كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىككە ئىشلىتىدىغان مۇشۇنداق تەرەپلەرگە ياپونىيەنىڭ تېخنىكىلىرىنى ئۇ يەرگە ئېكسپورت قىلغۇزماسلىقىنى ۋە مۇشۇ جى يەتتە دۆلەتلەر بىرلىكتە خىتايغا بېسىم ئىشلىتىپ، مۇشۇ خىتايدا ھازىر يۈز بېرىلىۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكنى توختىتىشنى دېگەندەك مۇشۇنداق تەلەپلەر ئوتتۇرىغا قويۇلغان. ساۋۇت مەمەت ئەپەندى ئاخىرىدا ياپونىيە پارلامېنتىدا يېقىندىن بۇيان تۆت قېتىم مۇھىم پائالىيەت ئۆتكۈزۈلگەنلىكىنى، بۇ خىل مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىنىڭ ياپونىيە سىياسىتىگە تەسىر كۆرسىتىشى مۇمكىنلىكىنى بىلدۈردى. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى. خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى كەڭ كۆلەملىك باستۇرۇشى ۋە مەدەنىيەت جەھەتتىكى تەقىبلەش ھەرىكەتلىرىدە قاتتىق بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىغان قول ھۈنەرۋەنچىلىك سەنئەتلىرىنىڭ بىرى پىچاقچىلىق كەسپىدۇر ئەنگلىيەلىك روبېرت بېرنارد شاۋ ۋە توماس دوگلاس فورسىسلارنىڭ مىڭ سەككىز يۈز يەتمىش بەشىنچى يىلىدىكى قەشقەر زىيارىتىگە ئائىت دوكلاتلىرىدىمۇ ئۇيغۇرلارنىڭ پىچاقچىلىق كەسپى تىلغا ئېلىنغان لېكىن ئوبزورچىلارنىڭ قەيت قىلىشىچە ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ ئەنئەنىۋى كەسپى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇندا خىتاينىڭ يېزا ئېشىنچە ئەمگەك كۈچلىرىنى يۆتكەش نامراتلىقتىن قۇتقۇزۇش پروگراممىسىنىڭ قۇربانىغا ئايلانغان تۆۋەندە ئوبزورچىمىز نەۋباھارنىڭ بۇ ھەقتىكى ئوبزورى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ئوبزوردىكى قاراشلار ئاپتورنىڭ ئۆزىگە ۋەكىللىك قىلىدۇ پىچاقچىلىق كەسپى ئۇيغۇرلارنىڭ ئەسىرلەردىن بېرى شۇغۇللىنىپ كەلگەن ئەنئەنىۋى قول ھۈنەرۋەنچىلىك كەسىپلىرىدىن بىرىدۇر پىچاقچىلىق ھۈنەر سەنئىتىنىڭ يۈكسەك دەرىجىدە تەرەققىي قىلىشى ئۇنىڭ ناھايىتى ئۇزاق تارىخقا ۋە چوڭقۇر ئىجتىمائىي ئاساسقا ئىگە بولۇشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك

چوڭقۇر يىلتىز تارتقان بۇيۇم ئىكەنلىكى مەيلى تاشكېمىر سىزمىلىرىدا بولسۇن ياكى ئارخېئولوگىيەلىك قېزىلمىلاردا بولسۇن روشەن گەۋدىلىنىپ تۇرىدۇ ئۇيغۇر خەلقى ئارىسىدا پىچاقنى ئۇلۇغلاش ئەقىدىسى ئۇلارنىڭ ھاياتىنىڭ ھەر بىر دېتاللىرىغىچە سىڭىپ كەتكەن ئۇلار پىچاقنى خاتىرجەملىكنىڭ ھەقىقەتنىڭ شۇنداقلا ئەرلىك غۇرۇر ۋە جاسارەتنىڭ مۇھىم بەلگىسى دەپ بىلىپ كەلگەن ئۇزاق تارىختا ئات ئۇيغۇر ئەجدادلىرىنىڭ بىر قانىتى بولۇپ كەلگەن بولسا، پىچاق يەنە بىر قانىتى بولۇپ كەلگەن دېيىشكە بولىدۇ. شۇ سەۋەبتىن خەلق ئارىسىدا بالىنى بۆشۈككە سالغاندا، ئەگەر ئوغۇل بالا بولسا ياستۇقىنىڭ ئاستىغا پىچاق قويۇپ قويىدىغان ۋە قەسەم قىلغاندا پىچاقنى يەرگە سانجىپ قويىدىغان ئۇدۇملار شەكىللەنگەن. ھەتتا ئەرلەرنىڭ بېلىگە پوتا باغلاش ئادىتىمۇ پىچاقنى يانغا ئېسىش ئېھتىياجىدىن كېلىپ چىققان دەپ قاراشقا بولىدۇ پىچاققا باغلانغان بۇ رىشتە ئۇيغۇرلارنىڭ مول ئەدەبىيات سەنئەت ئەسەرلىرى ناخشا ئۇسسۇللىرى ماقال تەمسىللىرى ۋە رىۋايەت چۆچەكلىرىدىمۇ ئۆز ئىپادىسىنى تاپقان ئۇيغۇر پىچاقچىلىقىنىڭ گۈل تاجى بولغان يېڭىسار پىچىقى تارىم بوستانلىقىنىڭ غەربىي جەنۇبىي قىسمىغا جايلاشقان يېڭىسار بوستانلىقىنىڭ ئەنئەنىۋى ئىجادىيىتى بولغانلىقى ئۈچۈن يېڭىسار پىچىقى دەپ ئاتالغان ئۇيغۇرلار ياشىغان ئەڭ قەدىمكى ماكانلاردىن بىرى بولغان يېڭىسار بوستانلىقى قول ھۈنەرۋەنچىلىك كەسىپلىرى راۋاج تاپقان مەدەنىيەت بۆشۈكلىرىدىن بىرى بولۇپ تۆمۈرچىلىك كۇلالچىلىق سەرگەزچىلىك، تاشچىلىق، موزدوزلۇق، تۇماقچىلىق قاتارلىق ھۈنەر كەسىپلەرمۇ خېلى تەرەققىي قىلغان. بۇ ھۈنەر كەسىپلەر ئىچىدە پىچاقچىلىق ئالاھىدە ئورۇن تۇتۇپ كەلگەن. يېڭىساردا پىچاق ياسىغۇچى ئۇستىلارنىڭ سانى كۆپ بولۇشتىن باشقا يەنە ئۇلار ياسىغان پىچاقلار ئۆزىگە خاس ئالاھىدىلىكلىرى بىلەن باشقا جايلاردىكى پىچاقلاردىن ئالاھىدە پەرقلىنىپ تۇرىدۇ. ئىككى مىڭ يىلدىن ئارتۇق تارىخقا ئىگە يېڭىسار پىچىقى مىللىي خاسلىقى،

ئۇيغۇر پىچاقلىرىنىڭ تۈرى ۋە شەكلى ناھايتى كۆپ بولۇپ ئىشلىتىلىش ئورنىغا قاراپ پىچاقنىڭ تىغى ۋە دەستىسى ھەر خىل شەكىلدە ياسىلىدۇ يېڭىسار پىچىقى ئەلا سۈپەتلىك پولاتنى خام ئەشيا قىلىپ سوقۇلىدىغان بولۇپ ئاۋۋال ھۈنەرۋەنلەر ماتېرىياللارنى ئوتتا تاۋلاپ بازغان بىلەن سوقۇپ تىغ ھالەتكە كەلتۈرىدۇ ئاندىن سۇغا سېلىپ قايتا قايتا سۇغۇرۇپ داتلاشمايدىغان ۋە گاللاشمايدىغان ھالەتكە ئېلىپ كېلىدۇ يېڭىسار پىچىقىنىڭ ئالاھىدىلىكى تىغ قىسمىدىلا ئىپادىلىنىپ قالماستىن سېپىغا ئويۇلغان نەقىشلەردىمۇ ئالاھىدە ئىپادىلىنىپ تۇرىدۇ پىچاق سېپى ئالتۇن كۈمۈش مىس ھايۋانلارنىڭ مۈڭگۈزى ۋە سۆڭەكلىرى قاش تېشى سەدەپ قاتارلىق ئەتىۋارلىق بۇيۇملار بىلەن بېزىلىدۇ شۇنداقلا ئۆزىگە ماس غىلاپلار سەپلىنىدۇ بۇ ئويۇلغان نەقىشلەر پىچاقلارغا چوڭقۇر مەدەنىيەت قاتلىمى ئاتا قىلىپ ئېستېتىك قىممىتىنى ئاشۇرىدۇ پىچاق سوقۇش جەريانى ئىنچىكە ۋە يۇقىرى ماھارەت، ھۈنەر تەلەپ قىلىدىغان بولۇپ، ئەڭ ئېسىل پىچاقلارنى سوقۇپ چىقىش ئۈچۈن پىشقان ئۇستىلار ئىككى ئۈچ كۈن ۋاقىت سەرپ قىلىدۇ. شۇڭا بەزى يېڭىسار پىچاقلىرىنىڭ باھاسىنىڭ ناھايىتى قىممەت بولۇشىدىكى سەۋەب مۇشۇ. ئادەتتە بۇ يۇرتتىن چىققان قەلەمتىراش، بەكە پىچاقلارغا يېڭىسار دېگەن خەت ۋە پىچاق سوققۇچى داڭلىق ئۇستىلارنىڭ ئىسمى ئويۇپ قويۇلىدۇ. بۇ يېڭىسار پىچىقىنىڭ نوپۇزىغا نىسبەتەن بىر مۇئەييەنلەشتۈرۈش خاراكتېرىدىكى بەلگە بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. پىچاقچىلىق ئۇيغۇرلار ئارىسىدا ھەم قوشۇمچە ئىگىلىك، ھەم ئاساسىي ئىگىلىك قاتارىدا مەۋجۇت بولۇپ كەلگەن. ئۇيغۇرلار ھەر قايسى تارىخىي دەۋرلەردە پىچاقچىلىق بىلەن شۇغۇللىنىپ ئىقتىسادىي ئۈنۈم يارىتىش بىلەن بىرلىكتە سودا كارۋانلىرى ئارقىلىق باشقا ئەللەرگە ئاپىرىپ ساتقان. دېمەك، پىچاقچىلىق، تەكلىماكان ۋە تارىم بوستانلىقلىرىدا ياشىغان ئۇيغۇرلارنىڭ ئىقتىسادىي تۇرمۇشىدا مۇھىم رول ئوينىغان ئەنئەنىۋى ھۈنەر سەنئەت كەسىپلىرىنىڭ بىرى بولغان ئىدى. ئون توققۇزىنچى ئەسىردە بىر تۈركۈم ئەنگلىيەلىك سەيياھلار قەشقەرىيە دۆلىتى تەۋەلىكىدىكى قەشقەر، ئاقسۇ ۋە خوتەن قاتارلىق جايلاردا تەكشۈرۈشتە بولغان بولۇپ، ئەينى ۋاقىتتىكى قەشقەرىيە دۆلىتىدىكى شەھەرلەرنىڭ ئىقتىسادىي ئەھۋالى ۋە بازار ئەھۋالى ھەققىدە ناھايىتى قىممەتلىك دوكلاتلارنى تەييارلاپ ئېلان قىلغان بۇلارنىڭ ئىچىدە روبېرت بېرنارد شوۋ ۋە توماس دوگلاس فورسېس قاتارلىقلارنىڭ بىر مىڭ سەككىز يۈز يەتمىش بەشىنچى يىلى ئېلان قىلغان دوكلاتلىرىدا قەشقەرىيەنىڭ تىجارەت ئومۇمىي ئەھۋالى كارۋانلارنىڭ ۋەزىيىتى ھەققىدىكى ئانالىزلىرى ئورۇن ئالغان بۇ دوكلات ۋە تەكشۈرۈش خاتىرىلىرى ئەينى ۋاقىتتىكى ئوتتۇرا ئاسىيا جۈملىدىن شەرقىي تۈركىستاننىڭ سىياسىي ئىقتىسادىي ۋە مەدەنىيەت ئەھۋالىنى چۈشىنىشتە ئىنتايىن مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە بۇ دوكلاتلاردا يەنە ئەينى ۋاقىتتىكى قەشقەر شەھىرىنىڭ بازار كۆرۈنۈشى تەسۋىرلەنگەن بولۇپ مەلۇم سودا بازىرىدا دۇكانلارنىڭ ھەر كۈنى ئېچىلىدىغانلىقى بۇ جايدا ئاز دېگەندە ئۈچ يۈز نەچچە دۇكان ۋە ئون نەچچە چوڭ كارۋان ساراي بارلىقى شۇنداقلا قول ھۈنەرۋەنچىلىك دۇكانلىرىنىڭ تۈرى سانى قاتارلىقلار ھەققىدە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىلگەن بۇلارنىڭ ئىچىدە پىچاقچىلىق كەسپى ھەققىدىمۇ بايانلار بولۇپ بىر سودا بازىرىنىڭ ئىچىدىلا ئون ئۈچ پىچاقچى دۇكىنى بارلىقى خاتىرىلەنگەن

گەرچە ئىككى مىڭ يەتتىنچى يىلى يېڭىسار پىچاقچىلىقى دۆلەت دەرىجىلىك غەيرىي ماددىي مەدەنىيەتلەر تىزىملىكىگە كىرگۈزۈلگەن شۇنداقلا خىتاي بويىچە ئەنئەنىۋى قول ھۈنەر سەنئەت بۇيۇملىرىنى باھالاشتا بىرىنچىلىككە ئېرىشكەن بولسىمۇ ئەمما بۈگۈنكى كۈندە بۇ كەسىپنىڭ ئۇستىلىرى ئۈزۈلۈپ قېلىشقا ئىگىلىكى ۋەيران بولۇشقا قاراپ يۈزلەنگەن ئىلگىرى ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى نەق مەيداندىن ئىگىلىگەن ئۇچۇرلاردىن قارىغاندا، ئۇيغۇر ئېلىدا توقسىنىنچى يىللاردىن باشلاپ پىچاق ۋە قىڭراق تىپىدىكى تىغلىق سايمانلارغا چەكلىمە قويۇش باشلانغان بولۇپ، ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلدىن باشلاپ ئۇيغۇر ئېلىنىڭ جەنۇبىدىكى قەشقەر، يەكەن، خوتەن قاتارلىق جايلاردا يەرلىك ھۆكۈمەت ئورگانلىرى تىغلىق ئەسۋابلارنى چەكلەش ۋە كونترول قىلىش چەكلىمىلىرىنى قانۇنلاشتۇرۇپ يولغا قويغان. كېيىنچە ئۇيغۇر رايونىدىكى شەھەر يېزىلاردا تىغلىق ئەسۋابلارغا ئىككىلىك كود ئورنىتىپ ئارخىپلاشتۇرۇش سىياسىتى ئىجرا قىلىنغان نەتىجىدە بۇ خىل كونترول ۋە تەكشۈرۈشلەر ئۇيغۇر خەلقىنى ساراسىمىگە سېلىپ ھېچكىممۇ يېنىدا پىچاق ئېلىپ يۈرۈشكە جۈرئەت قىلالمايدىغان ۋەزىيەت شەكىللەنگەن خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ سەۋەبتىن خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرى ۋە ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ تەنقىدىگە ئۇچراپ كەلگەن بولۇپ بۇ ھەقتە تۈركىيە يىلدىز تېخنىكا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ دوتسېنتى ئالى چاقسۇ ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ئېلان قىلغان خىتايچە ئۇسلۇبتىكى ئىسلام قورقۇنچى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى ئومۇميۈزلۈك تۇتقۇن قىلىش ھەرىكىتى ناملىق ماقالىسىدە خىتاينىڭ پىچاقلارغا ئىككىلىك كود ئورنىتىش بەلگىلىمىسى ھەققىدە ئەتراپلىق مۇلاھىزە يۈرگۈزگەن ئۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان بۇ قىلمىشىنى ئەينى ۋاقىتتا ناتسىستلار گېرمانىيىسىدە يەھۇدىيلارنىڭ ئۆيىنىڭ ئىشىكىگە ئىبرانىي دىنىنىڭ سىمۋوللۇق بەلگىسىنى سىزىپ قويغاندىنمۇ بەكرەك ئېغىر قىلمىش دەپ ئەيىبلەيدۇ دېمەك خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى يۇقىرى بېسىملىق باستۇرۇش سىياسىتى داۋامىدا پىچاق قىڭراق قاتارلىق تىغلىق ئەسۋابلارغا بولغان قاتتىق چەكلىمە ۋە كونتروللۇققا ئەگىشىپ يېڭىسار پىچاقچىلىقىمۇ بارا بارا ۋەيران بولۇشقا قاراپ يۈزلەنگەن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ پىچاق قاتارلىق ئائىلىدە ئىشلىتىلىدىغان تىغلىق سايمانلارغا بولغان قاتتىق كونتروللۇقى ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇرلارنىڭ تىغلىق سايمانلارنى ئېلىپ يۈرۈشىگە بولغان سەزگۈرلۈكىنىڭ نەتىجىسى بولۇپ خىتاي دائىرىلىرىنىڭ نەزىرىدە پىچاق تېررورلۇق بىلەن باغلانغان بىر سىمۋول ئىدى خىتاي ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىدا گەرچە يېڭىسار ناھىيەسىنىڭ ماڭشىن بازىرى خىتاينىڭ ئىچكى ئۆلكىلىرى بىلەن ھەمكارلىق ئورنىتىپ كوپراتىپ خاراكتېرىدىكى پىچاقچىلىق كەنتى بەرپا قىلغانلىقى ھەققىدە تەشۋىقاتلار يېيىلغان بولسىمۇ ئەمەلىيەتتە يېڭىسار پىچاقچىلىقى ۋەيران بولۇشقا يۈزلەنگەن بۈگۈنكى كۈندە بۇ بىر كۆزبويامچىلىقتىن باشقا نەرسە ئەمەس ئىدى يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇر ئېلىغا بارغان چەت ئەللىك ۋە خىتاي ساياھەتچىلەرنىڭ تورلاردىكى ئىنكاسلىرىغا ۋە تەۋسىيەلىرىگە ئاساسلانغاندا ئۇيغۇر ئېلىدا بىردەك قولدا ئىشلەنگەن پىچاق ئىشلەپچىقىرىلمايدىغان بولغان بازاردا سېتىلىۋاتقان پىچاقلار خىتاينىڭ گۇاڭجۇ قاتارلىق ئىچكى ئۆلكىلىرىدىكى شەھەرلەردە زاۋۇتلاردا ياسىلىپ ئۇنىڭغا يالغاندىن يېڭىسار پىچىقى دېگەن ماركا ئويۇلۇپ سېتىلىدىغان بولغان خىتاي تور سەھىپىلىرىدە نۆۋەتتە يېڭىساردا مىڭدىن كۆپرەك پىچاقچىلىق ئۇستىسى بۇ كەسىپ بىلەن شۇغۇللانماقتا دېگەندەك تەشۋىقات خەۋەرلىرى ئېقىپ يۈرگەن بولسىمۇ ئەمەلىيەتتە بۇ ئۇستاملارنى تاپقىلىمۇ بولمايدىكەن ئىلگىرى شىنجاڭغا ساياھەت نامىدا ساياھەت قوللانمىسى نەشر قىلدۇرغان ساياھەتچى جوش ساممېرنىڭ ئېيتىشىچە ئۇ ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى يېڭىسارغا بارغان ۋە پىچاق سېتىۋالماقچى بولغان ئۇ ساياھەت بىلوگىدا ئېلان قىلغان يازمىسىدا يېڭىسارنىڭ خۇددى ئەرۋاھلار شەھىرىگە ئوخشاپ قالغانلىقىنى سودا قىلىۋاتقان بىرمۇ پىچاق دۇكىنىنى تاپالمىغانلىقىنى بايان قىلغان ئۇ يەنە باشقا ساياھەتچىلەرگە ئۇ يەردىن پىچاق ئالماسلىقنى تەۋسىيە قىلغان چۈنكى پىچاق سېتىۋالغان تەقدىردىمۇ چەكلىمىلەر تۈپەيلىدىن چېگرا سىرتىغا چىقىرىش مۇمكىن ئەمەس ئىكەن يەنە بىر مەسىلە بازاردا سېتىلىۋاتقان پىچاقلارنىڭ ھەممىسى زاۋۇتتا ئىشلەنگەن ساختا يېڭىسار پىچاقلىرى ئىكەن بۇلارنىڭ سۈپىتى ئىنتايىن ناچار بولۇپ كىشىنى ئۈمىدسىزلەندۈرىدىكەن پىچاقچى ئۇستىلارنىڭ غايىپ بولۇشىنىڭ يەنە بىر سەۋەبى خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا يۈرگۈزۈۋاتقان يېزا ئېشىنچا ئەمگەك كۈچلىرىنى يۆتكەپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ياكى نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇشنىڭ ئالتۇن ئاچقۇچى دەپ ئاتاۋاتقان ئۆز يۇرت ماكانلىرىدىن ئايرىۋېتىش سىياسىتىدۇر بىر زامانلاردا يىراق يېقىندا داڭق چىقارغان ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ جۇلالىق نامايەندىلىرىدىن بىرى بولۇپ ھېسابلانغان يېڭىسار پىچىقى خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا يۈرگۈزۈۋاتقان ئىرقىي ۋە مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىنىڭ نەتىجىسىدە ئاخىرقى تىنىقى بىلەن جان تالاشماقتا پىچاقچىلىق كەسپى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئاتالمىش ئۈچ خىل كۈچكە قارشى سىياسىي تەشۋىقاتى ۋە يۇقىرى بېسىملىق كونترولىنىڭ قۇربانىغا ئايلانماقتا شائىرە چىمەنگۈل ئاۋۇت يېڭىسار پىچىقى ھەققىدىكى شېئىرىي مىسرالىرىدا مۇنداق دەپ يازغانىدى ناۋادا نورۇز بىر پىچاق بولسا يېڭىسار پىچىقى بولار ئۇ چوقۇم ئانارمۇ يېرىلىدۇ يۈرەكتەك ئاخىر، كۈنلەرمۇ تۈنلەرمۇ پەقەت بىر يۇتۇم. ئاشۇ پىچاقتا يېلىم كولايدۇ قەشقەرلىك ئايال، پىياز چانايدۇ كۆزلىرى يۇم-يۇم. ئېتىزىدىن كۆك تېرىيدۇ كۆكلەمدەك كۈلۈپ، پىچاقنىڭ بىسىدا چېچەكلەيدۇ قۇم.

تارىخ ۋە بۈگۈن مەخسۇس سەھىپىمىز يەنە سىلەر بىلەن يۈز كۆرۈشتى بۈگۈنكى سەھىپىمىزدە مۇخبىرىمىز ئۈمىدۋارنىڭ تەييارلىشىدا پېشقەدەم ئۇيغۇر زىيالىيسى ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندى بىلەن بولغان مەن شاھىت بولغان ئۇيغۇر قىسمەتلىرى ناملىق يۈرۈشلۈك پروگراممىنىڭ داۋامىنى ئاڭلايسىلەر تۆۋەندە دىققىتىڭلار پروگراممىنىڭ تەپسىلاتىدا بولسۇن

ئاۋسترالىيەدە ياشايدىغان سەكسەن ئالتە ياشلىق پېشقەدەم ئۇيغۇر زىيالىيسى ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندى ئۆزى شاھىت بولغان ئۇيغۇر قىسمەتلىرىنىڭ مۇھىم قىسمى سۈپىتىدە ئۆزىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش توققۇز يەتمىش توققۇزىنچى يىللىرى ئارىسىدىكى ئون يىللىق تۈرمە ھاياتىنى جۈملىدىن جامائەت خەۋپسىزلىك نازارىتى تۈرمىسىدە كۆرگەنلىرىنى ئەسلەپ ئۆتتى ئۇ تۈرمە ھاياتىدا ئۆزى بىلەن تۈرمىداش بولغان سابىق شەرقىي تۈركىستان ئىنقىلابى رەھبىرىي كادىرلىرىنى ئەسلىدى ئۇنىڭغا چوڭقۇر تەسىر قالدۇرغان كىشىلەرنىڭ بىرى ئاتاقلىق قازاق زىيالىيسى، بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق تۆت قىرىق توققۇزىنچى يىللاردىكى شەرقىي تۈركىستان ئىنقىلابى رەھبىرى ئەخمەتجان قاسىمىنىڭ يېقىنلىرىدىن بىرى ئەنۋەر سالىجان ئىدى. ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندى ئۆزىنىڭ ئەنۋەر سالىجان بىلەن تۈرمىداش بولغان ئەھۋاللارنى ئەسلىدى. ھۆرمەتلىك ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندى، سىز ئۆزىڭىزنىڭ ئەشۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش توققۇزىنچى يىلدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش توققۇزىنچى يىلغىچە بولغان تۈرمە ھاياتىڭىزدا يىگىرمىنچى ئەسىردىكى بىر قىسىم مۇھىم سىياسىي ئەربابلار بىلەن، جۈملىدىن ئەشۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىقىنچى يىللاردىكى شەرقىي تۈركىستان ئىنقىلابىغا قاتناشقان بەزى كىشىلەر بىلەن تۈرمىداش بولغانلىقىڭىزنى دېگەن ئىدىڭىز. بىر مىسال كۆرسىتىپ بېرەلەمسىز؟
غۇلجىدىكى ئىككىنچى قېتىملىق شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىگە قاتناشقان ئارىپ نەسىبى، يەنى ئەللىكىنچى يىللاردا ئاتالمىش شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى جامائەت خەۋپسىزلىك نازارىتىنىڭ مۇئاۋىن نازىرى ئاتالغان ئارىپ نەسىبىنىڭ شۇ تۈرمىلەردە ياتقانلىقىنى ئاڭلىغان، ئەمما بۇ كىشىنىڭ قەيەردە قانداق ۋاپات بولغانلىقىنىمۇ بىلمەيمەن. ئۇنىڭدىن باشقا، ئەنۋەر جاكۇلىن دېگەن غۇلجا ئوبلاستلىق جۇڭگو پارتىيە كومىتېتىدىكى سىياسىي قانۇن باشقارمىسىنىڭ باشلىقى بولغان مىللىتى قازاق شۇ گۇڭئەنتىڭ تۈرمىسىدە ياتقانلىقىنى ئاڭلىغانىدىم. بۇ ئەھۋال بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىشىنچى يىللاردا تۈرمىگە ئېلىنىپ، شۇ تۈرمىلەردە ئۆلدى دېگەننى باشقا مەھبۇس دوستلاردىن ئاڭلىغان. ئەمدى بۇ ئادەم بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش ئىككىنچى يىلى يىلنىڭ ئاخىرى ئېچىلغان زۇنۇن قادىرىنى پىپەن قىلىش يىغىنىغا قاتنىشىپ، شۇ يىغىندىن كېيىن زۇنۇن قادىرىنى پۈتۈن ئەمەللىرىنى ئېلىپ تاشلاپ، ئۇنى ئاقسۇدىكى ياشلار نۇڭچاڭىغا نازارەت ئاستىغا چۈشۈرۈش بۇيرۇقىنى مۇشۇ ئەنۋەر جاكۇلىن شۇ ۋاقتىدا ئېلان قىلغانىدى. ئۇنىڭدىن باشقا، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئۈرۈمچىدىكى كونسۇلخانىسىدا ئىشلىگەن ماخمۇت ئوسمانوف دەيدىغان يىگىتىمىز بار. شۇ گۇڭئەنتىڭ تۈرمىسىگە قامالدى. قامىلىش جەريانىدا شۇ تۈرمىدە ئاتمىشىنچى يىلنىڭ ئاخىرلىرىغىچە ياشاپ، شۇ تۈرمىدە ۋاپات بولۇپ كەتتى. ئارىپ نەسىبى، ئەنۋەر سالىجان، ئەنۋەر جاكۇلىن قاتارلىق بۇ ئادەملەر شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىدە خىزمەت قىلغان ئادەملەر ئىدى ئۇنىڭدىن باشقا يەنە شۇ تۈرمىدە مەن ياتقان ۋاقىتلاردا ئابدۇللا زاكىروفمۇ شۇ تۈرمىدە ياتقان بۇ ئابدۇللا زاكىروفنىڭ ئەھۋالى قانداق بولدى قانداق ئەمەس ئۇ بەرىبىر ئۆلدى ئۇنىڭ قەيەردە قانداق ئۆلگەنلىكى ھەققىدە مېنىڭ خەۋىرىم يوق. سىز شۇلارنىڭ قاتارىدىكى ئاتاقلىق قازاق زىيالىيسى ئەنۋەر سالىجان ھەققىدە قىسقىچە سۆزلەپ بەرسىڭىز. ئۇ كىشىنىڭ تۈرمىدىكى ئەھۋالى ھەققىدە قىسقىچە سۆزلەپ بەرسىڭىز. گۇڭئەنتىڭنىڭ شۇ دەۋرلەردىكى مۇئاۋىن نازىرى سالىجان ئەپەندى

ئىككى كونا تۈرمىنىڭ ئىككى كارىدورى شۇ چاغدا ئىشلەيدىكەن. مەن ئەمدى قانچىنچى كارىدور بىلمەيمەن، شۇ تۆتىنچى، بەشىنچى كارىدورلار بولسا كېرەك، شۇ كارىدوردا ئاخىرقى ئۆي ئەمدى بۇ تۇالېت بولىدىغان. تەرەتخانا بولىدىغان شۇ تەرەتخانىغا فاڭ فۇڭ دەپ قويىدىغان بىر ئاز شامال يېگۈزۈپ شۇ تەرەتخانىغا ئەچىقىدىغان تەرەتخانىدا دەرھاللا تەرەت قىلدۇرۇپ يەنە قايتىپ كېلىدىغان شۇ ئارىدا شۇ يەتمىشىنچى يىللار بولسا كېرەك قوشنا كامېرىدا يالغۇز بۇ ئەنۋەر سالىجاننىڭكى يېتىۋاتقانلىقىدىن خەۋىرىم بولۇپ قالدى.
ئەنۋەر سالىجان ۋە سىز تۈرمىگە ئېلىنىشتىن بۇرۇن ئەنۋەر سالىجاننى سىز كۆرگەنمۇ؟ بىلەمتىڭىز؟
مەن ئەنۋەر سالىجاننى بۇرۇن تونۇمايتتىم. پەقەت ئۇنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق ئالتىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئايلاردا ئەخمەتجان قاسىمى باشلىغان دېلېگاتسىيە بىلەن شۇ چاغدىكى گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ مەركىزى نەنجىڭگە بارغانلىقىنى ئاڭلىغان ئىدىم. ئاتمىشىنچى يىللاردىن كېيىن ئاتالمىش شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق جامائەت خەۋپسىزلىك نازارىتىنىڭ مۇئاۋىن نازىرلىقىنى ئۆتەيۋاتقانلىقىنى شۇ باشقىلاردىن ئاڭلىغان. كېيىن مەن تۈرمىگە ئېلىنغاندىن كېيىن يەتمىشىنچى، بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش بىرىنچى يىللاردا مېنىڭ كامېرام ئوڭ تەرەپتە تەرەتخانا، سول تەرەپتە بۇ ئەنۋەر سالىجان ياتقان كامېرا ئىدى. ئەنۋەر سالىجان بۇ ۋاقتىدا ياتقاندا يالغۇز كامېرغا سولانغان، ئۇنىڭ يېنىغا باشقا ئادەم قويۇلمىغان. مەن ئەنۋەر سالىجاننى كۆرۈپ باقمىغان، تۈرمىدىمۇ كۆرمىدىم. مەن شۇ ئاپتاپ سۇنۇشقا چىققان ۋاقتىدا دەرىزىدىن ئەنۋەر سالىجان مېنى كۆرگەنىكەن. ھاي كۆرۈپ مەن سېنى كۆردۈم، خۇددى سەن ئېنگېلسقا ئوخشايدىغان يوغان ئۇزۇن ساقاللىرىڭ باركەن. دەپ بىر سۆزىدە چاقچاق قىلغىنى ئېسىمدە.
ئەنۋەر سالىجاننىڭ شۇ ۋاقتىكى سىياسىي ھاياتى ھەققىدىكى مەلۇماتىڭىز قانداق؟ ئەنۋەر سالىجان بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش سەككىز بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىشىنچى يىللار ئارىسىدىكى شەرقىي تۈركىستان خەلق ئىنقىلابى پارتىيىسىنىڭ مۇھىم رەھبەرلىرىدىن بىرى دەپ قارىلامدۇ؟ سىز شۇنداق قارامسىز؟ بۇ ھەقتە سىلەر سۆزلەشكەنمۇ؟
شۇ ماڭا بىر كۈنىسى كېچە بىر ۋاقىتتا چاقىرىپ كىچىك ئىشىكتىن ئازراق سۆزلىدى. ھە، ئەخمەت ئىگەمبەردى، مەن سېنى بىلىمەن. بولسا بىز قوشنا ئىكەنمىز، ئاز تولا سۆزلىشىپ تۇرايلى، دېدى. شۇنىڭ بىلەن ماڭا بۇ ئادەم ئاشۇ خەۋەر ئالاقىلاردا ئىشلىتىلىدىغان راسسىيە، راسسىيەنىڭكى چېكىپ خەۋەر قىلىدىغان ئەھۋالنى ئۆگەتتى. شۇنىڭ بىلەن بىز ئەمدى ئېغىزدا ئاۋازلىق گەپ قىلىشقا بولمايدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن ئاشۇ تامنى چېكىش ئارقىلىق بۇنىڭ بىلەن بەزى كېچىلەردە بىر سائەت، ئىككى سائەت، ئۈچ سائەت سۆزلىشىپ كېتەتتۇق. شۇ ۋاقتىدا ئەنۋەر سالىجان بۇ شەرقىي تۈركىستان خەلق ئىنقىلابى پارتىيىسىنىڭ قۇرۇلغانلىقى، بۇ قۇرۇلۇش جەريانىدا يىگىرمە بەش مەركىزىي كومىتېت ئەزاسى بولۇپ، ئۇنىڭ يېرىمى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ رېسپۇبلىكىلىرىدا، بۇ قازاقىستان ئاساسەن، ئۆزبېكىستان، قىرغىزىستانلاردا مەركىزىي كومىتېتنىڭ ئەزالىرىنىڭ بارلىقى شۇنى ماڭا ئالايىتەن ئېيتىپ بەرگەن ھەم شۇنىڭ بىلەن بىر كۈنىسى ئەنۋەر سالىجان ماڭا سۆز قىلىپ ئۆزىنىڭكى سوراققا چىققانلىقىنى سۆزلەپ بەردى. ئەنۋەر سالىجاننىڭ شۇ ۋاقتىكى سىياسىي ھاياتى، ئۇيغۇرلار ئارىسىدىكى تەسىرى، خەلققە قالدۇرغان سىياسىي تەسىرى قانداق ئىدى؟
مېنىڭ ئەنۋەر سالىجانغا كۆز قارىشىم، ئەنۋەر سالىجان بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق تۆتىنچى يىلى ئون ئىككىنچى نويابىردا غۇلجىدا قۇرۇلغان ئىككىنچى قېتىملىق شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىمىزنىڭ كادىرلىرىدىن بىرى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ئۆزىنىڭ مىللىتى تەرىپىدىن ئېيتقاندا قازاقلاردىن بولۇپ، ئەخمەتجان قاسىمى بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق ئالتىنچى يىلى شۇ يىلنىڭ ئاخىرىدا شۇ چاغدىكى جياڭ جېيشى ھۆكۈمىتىنىڭ مەركىزى بولغان نەنجىڭغا ئەخمەتجان قاسىمى ئۆز دېلېگاتسىيىسى بىلەن ئەنۋەر سالىجاننىمۇ ئاپارغان. ئۇنىڭ ئۇيغۇرلار بىلەنمۇ ناھايىتى يېقىن مۇناسىۋىتىنىڭ بارلىقىنى ئاڭلىغانمەن. ئۇ ئۇيغۇرلار بىلەن ناھايىتى ياخشى چىقىشىپ ئۆتكەن، ئۇيغۇرچە سۆزلىگەن چاغدا ناھايىتى تەلەپپۇزىدا باشقىچە باشقا ئەھۋاللار يوق ئىدى. خۇددى ئۇيغۇرلارغا ئوخشاش ئۇيغۇر تىلىنى ياخشى سۆزلەيدىغان. قېرىنداش قازاق خەلقى ئىچىدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئەڭ ياخشى. دوستلىرىنىڭ بىرى دەپ مەن ئەنۋەر سالىجاننى چىن كۆڭلۈمدىن سېغىنىپ ھەم ئەسلەيمەن. شۇڭلاشقىمۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش توققۇزىنچى يىلى، بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىشىنچى يىللاردىكى شەرقىي تۈركىستان خەلق ئىنقىلابى باشلىغان ئىنقىلابىي تەشكىلاتىغا ئەنۋەر سالىجانمۇ قاتنىشىپ، تۈرمىدە ياتقان دەپ قارايمەن. سىز ئەنۋەر سالىجاننىڭ ئاخىرقى تەقدىرى ھەققىدە نېمىلەرنى بىلىسىز؟ مېنىڭ جاۋابىم، ئەنۋەر سالىجاننى بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىشىنچى يىللارنىڭ باشلىرىدا كېسەل بولۇپ قېلىپ، گوڭەنتىڭ تۈرمىسىدىن باجاخۇدىكى سەككىز تۈتۈندىكى باجاخۇ لاۋگەي تۈرمىسىگە ئاپىرىپ، مەھبۇسلار دوختۇرخانىسىدا داۋالانغانلىقىنى ئاڭلىغانمەن. بۇ داۋالاش جەريانىدا بىر مەزگىل يەنە گوڭەنتىڭگە كېلىپ، ئۇنىڭدىن كېيىن يەنە قاتتىق كېسەل بولغانلىقى ئۈچۈن يەنە باجاخۇ سەككىز تۈتۈندىكى لاۋگەي تۈرمىسىگە ئاپىرىپ، شۇ يەردە ئەنۋەر سالىجان ۋاپات بولدى دېگەننى ئاڭلىغان.
يۇقىرىدا سىلەر تارىخىي شاھىت ئەخمەت ئىگەمبەردىنىڭ ئەسلىمىلىرىنى ئاڭلىدىڭلار. پروگراممىنىڭ داۋامىنى كېلەر قېتىمدا ئاڭلايسىلەر.
ھۆرمەتلىك دوستلار!